SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ທ່ານສົມດີ
ຮອບສັບປະດາຂ່າວ ຂ່າວກໍມາເຖິງແລ້ວນີ້ ກະແມ່ນວ່າຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າຂ່າວແລກໆ ຫັ້ນກໍ ທີ່ວ່າສົນໃຈນີ້ກໍແມ່ນວ່າຢູ່ທີ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ ຄວບຄຸມການເຂົ້າອອກ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ນະ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ

ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເມືອງທ່າຂີ້ເຫຼັກ ໃນຊ່ວງໜຶ່ງສັບປະດາທີ່ມານີ້ເນາະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກະໄດ້ປະກາດມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຫ້ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ເຖິງວັນທີ 20 ທັນວານີ້ເນາະ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ເນາະ 1 ຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຊິເຂົ້າມາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະກຳ ມະການຄວບຄຸມເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳກ່ອນ ສ່ວນພໍ່ຄ້າແມ່ຂາຍຊາວລາວນີ້ ທີ່ເຄີຍນຳສິນຄ້າເຂົ້າໄປວາງຂາຍຢູ່ໃ ນຕະຫຼາດຊົ່ວຄາວ ຈະໃຫ້ຢຸດໄປກ່ອນ ຈົນກວ່າຊິມີໜັງສືແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ ອັນທີ 2 ກໍຄື ໃນຊ່ວງຂອງການຢຸດຊົ່ວຄາວນີ້ ການນຳສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນບາງປະເພດເຂົ້າມາຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນ ແລ້ວກະອັນ ທີ 3 ກໍຄື ທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫຼື ສິເຂົ້າມາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງສວມໜ້າກາກອະນາໄມທຸກຄົນເນາະ ອັນນີ້ກໍລົງນາມໂດຍທ່ານ ທອງຄູນ ພິນທອງສີ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຄ ວບຄຸມເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງບໍ່ແກ້ວເນາະ ຄັນວ່າສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ ມັນກໍຕ້ອງມີພະມ້າກັບໄທພ້ອມນີ້ ຝ່າຍໄທເດກະບໍ່ແມ່ນເຮັດຄ້າຍໆຄຽງໆກັນຫັ້ນບໍ ແມ່ນ ກະຄືຕອນນີ້ເນາະ ກະຄືປະເທດໄທນີ້ກ ະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເມືອງທ່າຂີ້ເຫຼັກ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງຄົນທີ່ລັກເຂົ້າມາເນາະ ຄື ຄື ຄືຄົນໄທນັ້ນລະ ກັບມາບ້ານກະນຳເອົາໂຄວິດ 19 ເຂົ້າມານຳ ແລະ ທ່າຂີ້ເຫຼັກແດນພະມ້າເດ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງກັນ ຊັ້ນນະ ທາງ ທາງທ່າຂີ້ເຫຼັກ ພະມ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້າກະມີການກວດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລ້ວກະ ເອົາເຂົ້າໄປຮັກສາຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ອາດສິ ອາດສິເໜືອເກີນກຳລັງບໍ ຫຼື ຈັ່ງໃດກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ກໍຖືວ່າສະຖ ານະການມັນກໍແຮງຂຶ້ນຫັ້ນເນາະ ຄັນວ່າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຊາຍແດນໄທກັບພະມ້າ ທ່າຂີ້ເຫຼັກນີ້ແມ່ນປິດແຈບເລີຍແມ່ນບໍ່ຫັ້ນ ເອີ ກໍຄືປິດຕາຍເນາະ ກໍຄື ຄືຕອນນີ້ປິດທາງທ່າຂີ້ເຫຼັກກັບປະເທດໄທ ຊຽງຮາຍນີ້ເນາະ ແລ້ວ ກໍທຸກເຂດ ຕາມແນວຊາຍແດນ ຕາມແນວເຂດແດນໄທພະມ້ານີ້ ກໍຈະປິດທຸກໝ່ອງເນາະ ກໍແປວ່າສະແດງວ່າມອງເຫັນວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຝັ່ງ ຫຼືວ່າຟາກຊາຍແດນຂອງພະມ້ານີ້ຮ້າຍແຮງຕົວະແມ່ນບໍ່ ແມ່ ນ ໃນປະເທດໄທໃນປັດຈຸບັນນີ້ເດ ເຂດແດນຕ່າງໆ ທຸກຈັງຫວັດນີ້ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ສະພາບການຂອງໂຄວິດ-19 ອັນນີ້ກໍຈະຕໍ່ດ້ວຍ ດ້ວຍຂ່າວ ເພາະວ່າເປັນຂ່າວຕໍ່ເນື່ອງກັນເນາະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງຄົນໄທ 14 ຄົນ ເນ່ຍ ໄປເຮັດງານຢູ່ທ່າຂີ້ເຫຼັກ ແລະກໍລັກເຂົ້າປະເທດໄທ ຜ່ານຊ່ອງທາງທຳມະຊາດ ກໍນຳໂຄວິດເຂົ້າມານຳເນາະ ອັນນີ້ເລື່ອງນີ້ເນາະ ນາຍ ນາຍແພດໂອພາດ ການກະວິນພົງ ຮັກສາລາຊະການແທນອະທິ ບໍດີກົມຄວບຄຸມໂລກ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຍິງໄທທີ່ລັກເຂົ້າປະເທດໄທ ບໍ່ຜ່ານລະບົບການກວດ ແລະກະກັກໂຕ ຫຼັງໄປເຮັດວຽກໃນສະຖານບັນເທີງ ຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເຫຼັກ ປະເທດມຽນມາ ກວດພົບຕິດພະຍາດໂຄວິດ ລວມ 14 ຄົນເນາະ ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ 3 ຄົນ ຊຽງຮາຍນີ້ 7 ຄົນ ພະເຍົາ 1 ຄົນ ກຸງເທບ ມາ ກຸງເທບນີ້ 1 ຄົນ ພິຈິດ 1 ຄົນ ແລະກະລາດບູລີ ອີກ 1 ຄົນເນາະ ຂະນະນີ້ເນາະ ທີມສອບສວນພະຍາດກໍໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ສຳຜັດ ທັງຜູ້ທີ່ມີຄ ວາມສ່ຽງສູງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ຂອງທັງ 14 ຄົນໄດ້ແລ້ວ ກະປະມານ 600 ເກືອບ 700 ຄົນ ຈົນຮອດຂະນະນີ້ເນາະ ກໍຍັງບໍ່ພົບຜູ້ໃດຕິດພະຍາດຈາກກຸ່ມນີ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ຕິດທັງໝົດກະຖືກນຳເຂົ້າລະບົບການກວດ ແລະກະຕິດຕາ ມ ສ່ວນເສັ້ນທາງທຳມະຊາດທີ່ກຸ່ມ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເນາະ 14 ຄົນນີ້ເຂົ້າມານີ້ ຕອນນີ້ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍຄວາມໝັ້ນຄົງກະໄດ້ປິດທຸກເສັ້ນທາງ ບໍ່ສະເພາະເຂດດິນແດນທາງ ທາງເໜືອ ອາ ທຸກເຂດ ທຸກເຂດແດນທີ່ຕິດ ກັບປະເທດມຽນມາທັງໝົດເນາະ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນຍັງຄືບໜ້າ ຫຼືວ່າອາລະວາດປະເທດໄທຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານເລື່ອງໃໝ່ໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າຄົນໄທ 14 ຄົນນະ ທີ່ຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເຫຼັກ ພະ ມ້ານີ້ນະ ຕິດແປດໂຄວິດ-19 ນີ້ເດ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ທີ່ວ່າເຂົ້າມາໄທ ອັນ 14 ຄົນນີ້ເນາະ ເປັນ ເປັນແມ່ຍິງຄົນໄທທີ່ໄປເຮັດງານຢູ່ ຢູ່ທ່າຂີ້ເຫຼັກເນາະ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ທ່າຂີ້ເຫຼັກ ແລ້ວກໍລັກເຂົ້າປະເທດໄທນີ້ ຕາ ມຊ່ອງທາງທຳມະຊາດເນາະ ກໍຄືລັກເຂົ້າມາລະ ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານດ່ານເນາະ ກໍບໍ່ມີການກັກໂຕ ບໍ່ມີຫຍັງເນາະ ກໍເຂົ້າມາລະມາທ່ຽວ ມາ ກັບມາບ້ານ ມາທ່ຽວ ມາກິນ ມາຢູ່ ກໍໄປສັງສັນກັບໝູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວສຸດທ້ າຍເນ່ຍກໍບໍ່ສະບາຍ ກໍໄປຫາ ຫາໝໍ ຫາໝໍແລ້ວກະກວດພົບໂຄວິດ-19 ຢ່າງທີ່ໄດ້ງານ ລາຍງານໄປເນາະ ວ່າກະຈາຍກັນໄປໃນຫຼາຍຈັງຫວັດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຊຽງໃໝ່ ຊຽງຮາຍ ພະເຍົາ ກຸງເທບ ແລະພິຈິດ ແລະກະລ າຊະບູລີເນາະ ແລະທຸກຄົນຕອນນີ້ກະເຂົ້າສູ່ລະບົບການ ການຮັກສາແລ້ວ ໃນສ່ວນຜູ້ທີ່ຄິດວ່າເປັນຜູ້ສຳຜັດ ໃກ້ຊິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອບຄົວ ຫຼືວ່າໝູ່ພວກທີ່ໄປສັງສັນກັນ ຕອນນີ້ກະທາງ ທາງການນີ້ກະເຂົ້າໄປດູແ ລ ກະຄືໄປກວດເນາະ ແລະກະພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອກັບໜຶ່ງໃນ 14 ຄົນເນ່ຍ ຄົນໜຶ່ງເນາະ ຄືວ່າໃກ້ຊິດກັນ ໄປກິນເຫຼົ້ານຳກັນ ໄປ ໄປສັງສັນກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເປັນຂ້າມມື້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະ ກະເຫັນຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວ ຖືວ່າເປັນຜູ້ ຕິດເຊື້ອໃນປະເທດເນາະຕອນນີ້ ອືມ ອັນນີ້ລະມັນອັນຕະລາຍ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນເປັນໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ ຖ້າມັນເປັນໜັກໄດ້ຈັກໜ້ອຍແລະຈັ່ງຮູ້ ແລະມັນກະຕິດແປດຄົນອື່ນ ທີ່ວ່າມັນຕິດແປດງ່າຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະບາງຜູ້ບາ ງຄົນກະປົວໄດ້ຢູ່ ບາງຄົນກໍຕາຍຍ້ອນ ແຕ່ວ່າ 14 ຄົນທີ່ວ່າຂ້າມມາຈາກທ່າຂີ້ເຫຼັກນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າດູເດົາ ຫຼືວ່າຈຳບໍ່ໄດ້ ຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ຊາຍແດນໄທກັບທ່າຂີ້ເຫຼັກນີ້ມັນ ບໍ່ແມ່ນມັນມີແມ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານບໍ ມີຢູ່ ແຕ່ວ່າເ ປັນແມ່ນ້ຳບໍ່ ບໍ່ກວ້າງເນາະ ບໍ່ກວ້າງ ສາມາດທີ່ສິພາຍເຮືອຂ້າມໄດ້ ຫຼືວ່າລອຍຂ້າມໄດ້ເນາະ ມັນກໍຄືວ່າເປັນ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ ທີ່ແຮງງານຕ່າງດ້າວນີ້ມັກສິລັກຂ້າມກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວມັນ ມັນກະມີສະພານໃ ຫຍ່ຂ້າມໄປອີກຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະ ກະມີຢູ່ ກະ ກະມີຢູ່ ບາງໝ່ອງກະບໍ່ມີເນາະ ບໍ່ມີແລ້ວກະເປັນ ເປັນແມ່ນ້ຳ ເປັນ ເປັນນ້ຳບໍ່ ບໍ່ກວ້າງ ເວົ້າງ່າຍໆເນາະ ອືມ ເຫັນຢູ່ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອດອອກທາງ TV ຫຼື YouTube ນີ້ລະ ມັນ ມັນ ຕອນນັ້ນເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອດຕອນຍາມແລງ ອະ ຄົນນີ້

ອາ ກະວ່າສິບໍ່ໃຫ້ມີໝ່ອງເລັດລອດໄດ້ອີກຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕັ້ງແຕ່ເຂດທາງເໜືອໄປຮອດຈົນພຸ້ນລະ ແຖວທຸກຈັງຫວັດທີ່ຕິດເຂດພະມ້າເນາະ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ວ່າອຸດສ່າລາຍງານ ຂ່າວ ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເລັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ